You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ທີ່ມີຄົນເປັນມະເຮັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງກະຕວງວ່າ ຄົນໃນປະເທດດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ນີ້ ເຖິງ 145,000 ຄົນ ຈະຖືກກວດຮູ້ ເຫັນເປັນມະເຮັງແນວໃດແນວໜຶ່ງໃນປີນີ້ 2019 ແຕ່ການລອດຕາຍຈາກອາການດັ່ງກ່າວດີຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດມາສຳລັບມະເຮັງທົ່ວໄປ ແຕ່ກໍມີການບອກເຕືອນວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບກ່ຽວກັບມະເຮັງຢ່າງພຽງພໍ ຫຼື ມີ ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງພຽງພໍ ກ່ຽວເຖິງມະເຮັງຊະນິດທີ່ມັກຈະເປັນ

AIWH ກໍກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງມະເຮັງຂອງທົ່ວອົດສະຕາເລຍດ້ວຍ AIWH ກະຕວງວ່າ ໃນປີນີ້ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍ 145,000 ຄົນ ຈະຖືກກວດຮູ້ເຫັນວ່າເປັນມະເຮັງ ນີ້ແມ່ນເປັນຈຳນວ ນຫຼວງຫຼາຍກວ່າມະເຮັງຕ່າງໆຂອງເມື່ອ 30 ປີກ່ອນນີ້ ຄືໃນຄາວປີ 1982 ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການເປັນມະເຮັງໃນປະເທດອົດສະເຕເລຍມີໜ້ອຍລົງຢູ່ຕະຫຼອດມາແຕ່ຄາວເມື່ອປີ 2008 ທ່ານ ຈັດສະຕິນ ຮາເວ ເປັນຜູ້ນ ຳຂອງຂໍ້ມູນມະເຮັງ ແລະ ການສັງເກດເບິ່ງ ຄື Cancer Data and Monitoring ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ AIHW ທັງກໍເປັນຜູ້ຄວບຄຸມໜັງສືລາຍງານນັ້ນຕື່ມອີກດ້ວຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ Cancer incidence um, is strongly associated with age and so um, as the population ages ເຫດຜົນທີ່ມີຈຳນວນມະເຮັງມາກມາຍນັ້ນ ແມ່ ນຍ້ອນພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍແກ່ຊະລາຂຶ້ນ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກໍຊີ້ແຈງວ່າ ການລອດຕາຍໄດ້ຈາກມະເຮັງເຖິງ 5 ປີ ແມ່ນກຳລັງດີຂຶ້ນຢູ່ ໂດຍມີ 19 ເປີເຊັນ ທະວີຂຶ້ນໃນໄລຍະ 30 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນຄົນທີ່ ລອດຕາຍຈາກມະເຮັງໄດ້ 19 ເປີເຊັນໃນໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສຳເລັດໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງທີ່ຄົນເຮົາມັກຈະເປັນ ດັ່ງມະເຮັງ Prostate ລູກໝາກ ເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ມະເຮັ ງຜິວໜັງ ມີລາໂນມາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າການປິ່ນປົວທຸກຊະນິດແມ່ນດີຂຶ້ນ ສຳລັບທີ່ຈະລອດຕາຍໄດ້ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ

that they're saying that about half of deaths to cancer are due to these less common cancers. ຈຳນວນການລອດຕາຍຈາກມະເຮັງນັ້ນທີ່ທະວີຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສຳເລັດຂອງການກວດດູ ແລະ ລາຍການການປິ່ນປົວມະເຮັງທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດ ແຕ່ມະເຮັງຊະນິດທີ່ບໍ່ຮູ້ກັນດີ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງພຽງພໍ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກໍມອງເບິ່ງທີ່ວ່າ ມະເຮັງທີ່ມັກຈະເປັນ ດັ່ງມະເຮັງເຕົ້ານົມ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ລູກໝາກ ປອດ ແລະ ຜິວໜັງ ຖືກກວດຮູ້ເຫັນເມື່ອໃດ ສຳລັບມະເຮັງ 5 ຊະນິດທີ່ກ່າວ ມາໃນເມື່ອ ມື້ກີ້ນີ້ນັ້ນ ທີ່ຄົນເຮົາເປັນພວກມັນທີ່ລອດຕາຍໄດ້ 5 ປີນັ້ນ ແມ່ນວ່າຖືກກວດເຫັນເປັນພວກມັນໃນຕອນແລກໆ ຫຼາຍແທ້ໆ ຍານາງ Kristen Pilati ຜູ້ນຳຂອງ Breast Cancer Network Australia ເວົ້າວ່າ

ໃນຕອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນໆ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງທີ່ຈະຕາຍຍ້ອນຢ່າງແນ່ນອນ ເມື່ອທີ່ອົດສະຕຣາລີມີຈຳນວນຄົນມາກມາຍໃນຂັ້ນແຫ່ງຊາດທີ່ລອດຕາຍຈາກມະເຮັງ ແມ່ນວ່າອົດສະຕຣາລີກໍມີຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກ ກວດຮູ້ເຫັນເປັນມະເຮັງໃນຄາວແລກໆໄດ້ ຫຼືວ່າຕົ້ນໆຂອງອາການ ແຕ່ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກະຕວງວ່າຄົນເກືອບ 50,000 ຄົນຈະຕາຍຍ້ອນມະເຮັງແນວໃດແນວໜຶ່ງໃນປີນີ້ 2019

ໃສ່ການປ້ອງກັນມະເຮັງ ແລະ ອົດສະຕຣາລຽນສາມາດປ່ຽນລີລາຊີວິດໃຫ້ເປັນຊະນິດທີ່ງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງຕ່າງໆນັ້ນມີເຊັ່ນ ມີຊີວິດອັນສົມບູນດີ ບໍ່ດູດຢາດູດ ຫຼຸດຜ່ອນກ ານດື່ມສຸລາ ກິນອາຫານການກິນທີ່ສົມບູນ ບໍ່ອ້ວນບໍ່ພີ ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນສິ່ງທີ່ຈະພາໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ແຕ່ປານນັ້ນຄົນເຮົາກໍຍັງເປັນມະເຮັງຢູ່ຕະຫຼອດມາ ອັນມີດ້ວຍຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍດ້ວຍ Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.